ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄໍເລສເຕີຣໍເປັນສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແຕ່ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍເລສເຕີຣໍກາຍເປັນຕົວທຳລາຍທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ສານທີ່ຈຳເປັນນີ້ເປັນຕົວສ້າງຮໍໂມນທາ ງເພດ ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຍັງປັບລະດັບການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຊ້ຳຜັດເປັນໂຕຂັດຂວາງໃນການໄຫຼວຽນຂອງອົກຊີເຈນໃນ ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງທຳລາຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກ້າມຊີ້ນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດນຳອີກ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄໍເລສເຕີຣໍຈຶ່ງເປັນທັງສານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາຈະຂາດຄໍເລສເຕີຣໍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍເກີນໄປ ກໍຈະເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໃນເລືອດຈະເປັນສິ່ງຊີ້ບອກວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະເປັນໂລກຫົວໃຈຫຼືບໍ່ ຄົນທີ່ມີລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງກວ່າ 260 ມິນລີເ ປີເຊັນ ມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈສູງກວ່າຄົນທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍພຽງ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ 4 ເທົ່າ ມີຄົນພຽງຈຳນວນນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳ ຖ່າຍທອດລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໂດຍທຳມະຊາ ດ ສ່ວນລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເກີດຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາກໍສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ ຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ໄປເກາະຕິດຢູ່ຕາມຫຼອດເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແຂ ງ ແລະ ຕີບເຂົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ດົນໄປ ຄໍເລສເຕີຣໍ ແລະ ໄຂມັນຈະໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ກ້ອນໄຂມັນນີ້ເກີດຂຶ້ນ ເພາະບໍລິເວນນັ້ນຂອງເສັ້ນເລືອດເກີດມີການເສຍຫາຍ ຮ່າງກາຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ສ້ອມແຊມຄືກັນ ກັບການຈອດຢາງລົດຕ່າງໆ ເມື່ອດົນໆໄປ ຈຸດທີ່ມີການສ້ອມແຊມນັ້ນຈະເກີດເປັນກ້ອນໄຂມັນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ອາດຈະປິດຕັນໄດ້ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍ 160 ມິນລີກຣາມເປີເຊັ ນ ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສັ້ນເລືອດທີ່ຫາກໍເສື່ອມໂຊມໄປໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ ແລະ ບາດແຜກໍຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຖ້າລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງກວ່າ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຈະເກີດມີຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ເອີ້ນວ່າ LDL ເກາະຕິດຕາມຜະໜັງ ເສັ້ນເລືອດໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດນັ້ນແຂງໂຕ ແຄບລົງ ແລະ ມີກ້ອນໄຂມັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັນໄດ້ ທາງວົງການແພດ ເພິ່ນພົບວ່າ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍເປັນສິ່ງທຳນວາຍບອກລ່ວງໜ້າ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ ຂອງກ້ອນໄຂມັນທີ່ໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທະວີບອື່ນໆທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ກິນອາຫານຄືກັບຄົນໃນປະເທດນັ້ນ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເທົ່າທຽມກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຕັບຂອງຄົນເຮົາມີໜ້າທີ່ຜະລິດຄໍເລສເຕີຣໍ ອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນອາຫານທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍເຂົ້າໄປ ຈະເປັນບັນຫາຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ທ່ານອາດຈະຖາມຂ້າພະເ ຈົ້າວ່າ ອາຫານຈຳພວກໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍ ກໍຄືຈຳພວກທີ່ໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດ ສ່ວນອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດບໍ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍ ຕົວຢ່າງ ຕັບ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 370 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ແດງ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 220 ມິນລີ ກຣາມ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານໄປຊື້ອາຫານມາບໍລິໂພກ ມາປຸງແຕ່ງ ຢ່າລືມກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງຖົງ ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆຂອງອາຫານ ຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານັ້ນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບຸໄວ້ວ່າ ຄໍເລສ ເຕີຣໍນັ້ນມີຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ຫຼື ນ້ຳມັນປາມ ເປັນນ້ຳມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍເລສເຕີຣໍສູງຂຶ້ນ ເພາະນ້ຳມັນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງຂອງຄໍເລສເຕີຣໍຈາກຕັບ ທ່ານຜູ້ຟັງ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຕ່ຳ ກວ່າ 160 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຄືລະດັບທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນໄດ້ ການກວດຈະເຮັດໄດ້ວິທີດຽວ ກໍຄືໄປເຈາະເລືອດທີ່ໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ ວິທີຫຼຸດຄໍເລສເຕີຣໍມີດັ່ງນີ້ ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີໄຂມັ ນອີ່ມຕົວຈາກສັດ ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ນ້ຳມັນປາມ ເນີຍ ຫຼຸດນ້ຳໜັກໂຕທີ່ເກີນມາດຕະຖານລົງ ຈາກນັ້ນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງຈຳພວກຜັກສົດ ໝາກໄມ້ສົດ ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານເປັນຕົ້ນ ໝັ່ນອອກກຳ ລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດໜຶ່ງສາມວັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຄໍເລດສະເຕີຣໍໄດ້ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາຕາມໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດຫຼຸດລະດັບຄໍເລດສະເຕີຣໍໄດ້ແລ້ວ ເຮົາຈ ະພົບກັນໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກສຳລັບເທື່ອນີ້ໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ຄືກັນກັບທຸກໆມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຂະ ນະທີ່ພຣະອົງຍັງຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເມື່ອ 2,000 ປີກ່ອນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເພາະການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຄືຫົວໃຈຂອງການມາໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະອົງ ຕາມພະຍາກອນທີ່ກ່າວໄວ້ເມື່ອຫຼາຍຮ້ອຍປີກ່ອນການມາ ບັງເກີດໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ແບກຄວາມເຈັບໄຂ້ຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຫອບເອົາຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາໄປ ເຊັ່ນ ການຮັກສາໂລກພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ປະ ຊາຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ພຣະອົງຊົງເຮັດການອັດສະຈັນເໜືອທຳມະຊາດ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເຮັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະອົງເອງ ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການຮັກສາໂລກ ໄລ່ຜີອອກ ການເອີ້ນຄົນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງໄປແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານ ເພື່ອສັ່ງສອນ ພວກເຂົາທັງຫຼາຍ ພຣະອົງຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງໃນເລື່ອງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງຮັກສາໂລກ ແລະ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທຸກຢ່າງຂອງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຊົາ ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຫັນຄົນເ ຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທຸກທໍລະມານ ພຣະອົງກໍຮູ້ສຶກອີ່ຕົນ ແລະ ສົງສານພວກເຂົາຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຕ່າງກໍກັງວົນ ແລະ ຂາດທີ່ເພິ່ງ ຄືກັນກັບແກະທີ່ຂາດຜູ້ເບິ່ງແຍງ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໜ້າ ທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່າຄວາມເມດຕາສົງສານທີ່ເຫັນປະຊາຊົນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໂລກຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊື້ອໂລກ ແລະ ຄວາມຕາຍນັ້ນ ມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເຮົາທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ ຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ມານຊາຕານຈຶ່ງເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມາສູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອມະນຸດເຮົາປະພຶດໂຕໃນການກິນ ດື່ມ ແລະ ເມີນເສີຍຕໍ່ກົດເກນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ນີ້ກໍເປັນການບໍ່ເຊື່ອ ຟັງຕໍ່ຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາກໍຄວນຮັກສາຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ມີຕົວຢ່າງຢູ່ໃນພຣະທຳຄຳ ພີ ເຊິ່ງໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງ ແລະ ເຫດການທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທຳໄວ້ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄົນທີ່ເຈັບໄຂ້ເປັນໂລກຂີ້ທູດ ຮັກສາຜູ້ຍິງທີ່ເລືອດຕົກ ຄົນຫູໜວກ ຕາບອດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພຣະເຢຊູ ຊົງຮັກສາທຸກໆຄົນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເລືອກວ່າຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫຼື ມາຈາກໃສ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງ ແລະ ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍມີໃຈເມດຕາ ແລະ ຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ເຊົາພະຍາດ ຫຼື ບາງເທື່ອແມ້ແຕ່ ຄົນທີ່ບໍ່ຂໍກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຫັນ ພຣະອົງກໍຈະຊ່ວຍຮັກສາຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ ທີ່ສັງຄົມລັງກຽດກໍຄືໂລກຂີ້ທູດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເປັນພະຍາດຊະນິດ ນີ້ ເຂົາຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຜົວເມຍຕ້ອງພັດພາກຈາກກັນ ລູກຈະຕ້ອງພັດພາກຈາກພໍ່ແມ່ ເຂົາຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກຈາກບ້ານນັ້ນ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະຕ້ອງອອກໄປຢູ່ນອກເມືອງ ໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກແ ບບດຽວກັນ ແນ່ນອນບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຈະເຂົ້າໄປໃກ້ ຫຼື ຈັບບາຍ ເວລາໄປໃສກໍຕ້ອງນຸ່ງເສື້ອຂາດສົ້ງຂາດ ແລະ ຮ້ອງບອກຄົນຕາມທາງວ່າ ບໍ່ສະອາດ ບໍ່ສະອາດ ຄົນທີ່ເປັນຂີ້ທູດນັ້ນ ເປັນຕາໜ້າອີ່ໂຕນ ແລະ ໜ້າເວ ທະນາຢ່າງຍິ່ງ ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ທໍລະມານໃນຮ່າງກາຍ ເພາະຊີ້ນໜັງມັນມຶນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມືຕີນກໍກຸດເຂົ້າ ຄົນຂີ້ເຮື້ອນ ຫຼື ຂີ້ທູດ ນອກຈາກຈະເຈັບກາຍແລ້ວ ຍັງຖືກທຳຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈແບບຕາ ຍທັງເປັນຈາກຄົນຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ ເພາະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ ຖ້າເຮົາຈະປຽບທຽບໂລກຂີ້ທູດກັບໂລກໃນສະໄໝນີ້ ກໍໜ້າຈະຄືກັນກັບໂລກເອດ ໃນສະໄໝກ່ອນບໍ່ມີຢາຮັກສາ ຄືກັນກັບໂລກເອດໃນສະໄໝ ນີ້ ທີ່ບໍ່ມີຢາຮັກສາຄືກັນ ພະຍາດຂີ້ທູດສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ໂລກນີ້ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໂດຍການສຳຜັດຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງມີທັດສະນະຕໍ່ຜູ້ທີ່ປ່ວຍ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແນວໃດ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດລົງມາຈາກໂ ນນພູ ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍນຳພຣະອົງໄປ ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຂີ້ທູດກໍໄດ້ເຂົ້າມາກາບລົງ ແລະ ທູນພຣະອົງວ່າ ນາຍເອີຍ ທ່ານພໍໃຈກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້ ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຂີ້ທູດຄົນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຄົງຈະສາມາດຮັກສາເຂົາໄດ້ ແລະ ເຂົາໄດ້ຖ່ອມໂຕລົງຮ້ອງຂໍພຣະອົງ ແລະ ຍົກຍ້ອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ພຣະເຢຊູຊົງເມດ ຕາສົງສານຄົນຂີ້ທູດຄົນນັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງຍື່ນມືໄປຈັບຄົນຂີ້ທູດຜູ້ນັ້ນ ຕາມກົດປະຕິບັດຂອງຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໂລກຂີ້ທູດໄປຊູນຄົນທີ່ເປັນໂລກຂີ້ທູດນັ້ນບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ສົນໃຈກັບສິ່ງ ເຫຼົ່ານັ້ນ ກົດຂອງພຣະອົງມີຢ່າງດຽວຄືກົດແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະອົງທີ່ລົງມາໃນໂລກຄືຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດ ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຢຊູ ຄືແບບຢ່ າງອັນດີຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ປັດຈຸບັນນີ້ ໂລກທີ່ສັງຄົມລັງກຽດແມ່ນໂລກເອດ ຫຼື ໂລກຂີ້ທູດຢູ່ໃນບາງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະປະຕິບັດໂຕແກ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃດ ນີ້ຄືຄຳຖາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະ ຕ້ອງຕອບດ້ວຍຕົນເອງ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບົດຮຽນຝ່າຍຈິດວິນຍານສຳລັບພ ວກເຮົາທຸກຄົນ ຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນຂີ້ທູດ ເປັນໂລກຮ້າຍແຮງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືກັບບາບທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຈິດສຳນຶກທີ່ດີນັ້ນຊຶມ ແລະ ກໍຫາຍໄປ ຫຼາຍຄົນເຮັດຜິດຄືກັບວ່ າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຮັດໄປໂດຍອາລົມຮ້ອນຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນຜິດ ຫຼື ຄົນທີ່ໂຫດຮ້າຍໄດ້ ໂລກບາບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີໃຜສາມາດຮັກສາໄດ້ ນອກຈາກຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາສຳຜັດກັບຊີ ວິດເຮົາ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຊົາເປັນພະຍາດແບບນີ້ໄດ້ ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບເອົາພຣະອົງ ຄືກັບທ່ານໝໍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງວ່າ ຫ າກເມື່ອໃດທ່ານມີໃຈອຽງໆໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍໄດ້ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢ ຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົ ນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັ ບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore